SBS Radio TAFE ແມ່ນຫຍັງ ມັນແມ່ນ Technical and Further Education ທີ່ລາວເຮົາເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ນສະຖາບັນການຊ່າງ ແລະ ການສຶກສາເພີ່ມ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມີອາຊີບ ແລະ ວິຊາຊີບນານາຊະນິດຫຼາຍແທ້ໆ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກຳລັງຈະເລີ່ ມຕົ້ນອາຊີບຂອງທ່ານໃນປະເທດນີ້ ຫຼື ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ແລ້ວ ແລ້ວຢາກພັດທະນາຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງທ່ານ ຫຼື ປ່ຽນແປງທິດທາງ TAFE ອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສຳລັບທ່ານ TAFE ບໍລິການການສຶກສາຮ່ຳຮຽ ນເອົາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ແລະ ກໍບໍລິການການຝຶກຝົນດ້ວຍ ໃນທຸກໆລັດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີໂຮງຮຽນ TAFE TAFE ສອນວິຊາຊີບນານາຊະນິດໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ ເປັນຊ່າງໄຟຟ້າ ຊ່າງອ໊ອກ ຊ່າງຈອດ ຊ່າງແປງລົດ ຊ່າງໄມ້ ຊ່າງກໍ່ ຊ່າງແປັບນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆນານາຊະນິດ TAFE ໃຫ້ການສຶກສາດ້ານຊ່າງ ແລະ ການຝຶກຫັດຕ່າງໆດ້ວຍ ນີ້ TAFE ບໍລິການຫຍັງແດ່ ໃນດອນໃຫຍ່ຈິງໂຈ້ TAFE ເປັນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນຫຼວງ ທີ່ໃຫ້ການ ສຶກສາ ແລະ ຝຶກຫັດໃນດ້ານຊ່າງ

TAFE ບໍລິການຫຼັກສູດຕ່າງໆ ນັບເປັນຫຼາຍກວ່າພັນອັນຢູ່ໃນທົ່ວອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ກວມເອົາທຸກອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ໆ ຫຼັກສູດ TAFE ມັກຈະເປັນຫຼັກສູດໃນດ້ານພາກປະຕິບັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມຊຳນິຊຳນານສຳລັບອາຊີບ ຂອງການເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ທຳວຽກທຳການຕ່າງໆ ຫຼັກສູດນັ້ນເປັນແບບຫຼັກສູດສັ້ນ ຄືບໍ່ຍາວນານ ດັ່ງ RSA ຄື Responsible Service of Alcohol ແຕ່ກໍມີຫຼັກສູດຍາວນານ ດັ່ງ Apprenticeship ເປັນຊ່າງຕ່າງໆ ຄືເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ຮຽນໄປນຳເ ພື່ອເປັນຊ່າງຕ່າງໆ ດັ່ງຊ່າງອ໊ອກເຫຼັກ ຊ່າງປຸກເຮືອນ ຊ່າງແປງລົດ ເປັນຕົ້ນ ໂຮງຮຽນ TAFE ສ່ວນໃຫຍ່ບໍລິການວິຊາການຮຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຍົກເວັ້ນສອງສາມຢ່າງ ດັ່ງໂຮງຮຽນ William Angliss ທີ່ຢູ່ໃນລັດ Victoria

that much about the the western ingredients yeah I learn quite a lot of um the cooking ເມື່ອລາວມາຢູ່ໃນແຫ່ງນີ້ ລາວບໍ່ຮູ້ຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບສູດອາຫານ ລາວບໍ່ຮູ້ຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບສູດໂລກຕາເວັນຕົກ ລາວຮ່ຳຮຽນໄດ້ຫຼາຍເຕີບ ກ່ຽວກັບສີໄມ້ລາຍມືການຄົວກິນ ແລ ະ ຄວາມຮູ້ມາກມາຍກ່ຽວກັບສູດອາຫານ ວ່າຊັ້ນ ບັດນີ້ ລີ ກຳລັງຈະເລີນໃນດ້ານອາຫານເກົາຫຼີ

We encourage each other as well then in my class when I was in William English the old international ການນຳຮຽນໃນທາຟນັ້ນ ແລະ ການພົບພໍ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາອື່ນໆ ຊົດຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີຄວາມສຳເລັດ ຫຼັກສູດການຮຽນບາງສິ່ງບາງຢ່າງບາງຊະນິດ ຕ້ອງມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຈຶ່ງຈະເຂົ້າຮຽນໄດ້ ແຕ່ບາງຫຼັກສູດແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງ

Um, but if you don't meet the entry requirements for any of the courses, we can advise you on other ways to get there. ໂຮງຮຽນທາຟໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ສາມາດຊົດຊ່ວຍທ່ານ ເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ເພື່ອຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຮງຮຽນຂັ້ນທາຟ ມື້ທີ່ນັກຮຽນຈາກຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນທາຟໄດ້ ແມ່ນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການເງິນມີໄວ້ບໍລິການພຽງແຕ່

the free taste list and there are 40 or 50 courses um that range from pre apprenticeship all the way up ໃນ 2-3 ລັດ ມີຫຼັກສູດຟຣີໆ ຈຳນວນໜຶ່ງ ສຳລັບຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນວ່າຊັ້ນ ຫຼັກສູດທີ່ບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງຕ່າງໆນັ້ນ ມີເຊັ່ ນ ຊ່າງການກໍ່ສ້າງພົນລະເຮືອນ ຫຼັກສູດການດູແລຊຸມຊົນ ແລະ ສຸຂະພາບ ອົບພະຍົກ ແລະ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກໍມີສິດຮ່ຳຮຽນບາງຫຼັກສູດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຫຍັງ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ການຫຼຸດຄ່ າຕ່າງໆ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆ ໃນດ້ານໂຮງຮຽນທາຟ ຍານາງ ນົວ ເວົ້າວ່າ ທາຟສາມາດຊົດຊ່ວຍທ່ານໂດຍວິທີທາງອື່ນໆ ວິທີທາງອັນດີເລີດທີ່ຈະຮູ້ກ່ຽວກັບຄ່າຫຼັກສູດຈະຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເທົ່າໃດ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການເງິນຫຼາຍປານໃດນັ້ນ